वयम् अद्य तृतीय अध्यायस्य आरम्भं कुर्मः अध्यायद्वयं वयं पठितवन्तः प्रथमाध्यायं द्वितीय अध्यायम् अद्य तृतीय अध्यायस्य आरम्भं कुर्मः तृतीय नाम अस्ति कर्मयोगः इति अस्ति वयं यथा पूर्वं पठितवन्तः पूर्वं वयं पदच्छेदं कृतवन्तः अनन्तरम् एकैकपदस्य पदसंस्कारं कृतवन्तः इत्युक्ते तस्य विभक्ति अन्त लिङ्ग वचन सर्वं वयं दृष्टवन्तः अस्मिन् पुस्तके इतः आरभ्य तृतीयाध्यायतः आरभ्य पदच्छेदः नास्ति अनन्तरं पदसंस्कारः अपि नास्ति किमर्थं नास्ति इत्युक्ते वयं पठितवन्तः इति ते चिन्तनं कृतवन्तः वयं सर्वे जानीमः इति चिन्तयन्ति तस्मात् वयं अपि अत्र यदा उक्तं तदा गच्छामः अहं चिन्तयामि प्रथमं वयं पदच्छेदं कुर्मः पदसंस्कारं तु न आवश्यकं वयम् अवगच्छामः कुत्रापि कष्टमस्ति चेत् तस्मिन् विषये वयं पश्यामः एवं वयम् अग्रे गच्छामः प्रथमं श्लोकं पठामः श्लोकं यदा कण्ठपाठं पठामः प्रथमं तदनन्तरं पदच्छेदं कुर्मः तदनन्तरम् एकैकपदं स्वीकृत्य तस्य पदसंस्कारः द्रष्टव्यः तदनन्तरं तत्र व्याकरणविशेषः अस्ति चेत् तस्मिन् विषये चिन्तनं कुर्मः तदनन्तरं तस्य सामान्य अर्थः एकैकपदस्य तदनन्तरं सम्पूर्ण अर्थः अन्वयः अन्वयः सम्पूर्ण अर्थः एवमेव एकस्य श्लोकस्य पठनं करणीयम् एवमेव वयम् एतस्य अग्रे गच्छामः इदानीं प्रथमं श्लोकं पठामः जायसे चेत् कर्मणस्त ते ज्यायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन मता बुद्धिर्जनार्दन तत्म कर्मणि घोरे मम तत् कर्मणि घोरे नियोजयसि केशव नियोजयसि केशव व्य एकवारं पठामः मिलित्वा चेत चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत् कर्मणि खो रे मां नियोजयसि केशव एकवारं पुनः पठाम ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते ममता बुद्धिर्जनार्दना तत् कर्मणि खो रे मां नियोजयसि केशव इदानीम् वयं श्लोकं पठितुं शक्नुमः एकवारं दृष्ट्वा पठन्तु स्वयं जायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव पश्यतु सम्यक् अस्ति प्रतिपदम् एकवारं पश्य ज्यायसि इति अस्ति ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव केशव इति नास्ति केशव इति अस्ति तत्र अर्थभेदः अपि अस्ति इदानीं वयं पदच्छेदं कुर्मः एकैकपद एकैकं पदं वदतु कथं भवति स्वयं प्रयत्नं कुर्मः एकैकं वदतु ज्यायसि प्रथमपदं तदेव जायसि अनन्तरं चेत् कर्मणस्ते इति अस्ति किन्तु कथं पदच्छेदं कुर्मः चेत् कर्मणः ते पश्यतु त्रीणि पदानि चेत् कर्मणः ते अनन्तरं मत अनन्तरं बुद्धिः इति पदमस्ति इकारान्त पदमस्ति बुद्धिः बुद्धिः जनार्दन अनन्तरं तत् किं कर्मणि कर्मणि घोरे घोरे मां नियोजयसि केशव केशव इदानीं स्पष्टमभवत् पश्यतु जायसि चेत् कर्मणः ते मत बुद्धिः जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव इदानीं प्रतिपदं वयं दृष्टवन्तः एकैकं पदमपि वयं दृष्टवन्तः इदानीं जायसि चेत् कर्मणः ते मता बुद्धिः जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव पदच्छेदः अभवत् पदसंस्कारविषये एवम् एकैकपदं स्वीकृत्य न चिन्तयामः इति वयं चिन्तनं कृतवन्तः इदानीं वयं जानीमः जनार्दन इति अस्ति किं पदं सामान्यं यत् जानाति तत् वदतु अर्थः न पदसंस्कारः वदतु जनार्दन इति अस्ति सम्बोधन सम्बोधन प्रथम उत्तममस्ति जनार्दन इति अस्ति बुद्धिः इकारान्त स्त्रीलिङ्गपदम् अस्ति बुद्धिः कर्मण कर्मणः इति अस्ति कर्म इति पदमस्ति किं भवेत् नपुंसकलिङ्ग कर्म कर्मणि कर्माणि इति अस्ति ज्यायसि मध्यमपुरुषः अस्ति क्रियापदमस्ति ते षष्टि एकवचनमस्ति मद मता चेत् चेदिति किम् अव्ययमस्ति जानाति एव तत् तत् अं, तत्तेतानि इति अस्ति भवतु मां किं भवेत् बहु सरलं माम् अहम् आवां वयं माम् इति अस्मत् शब्दस्य द्वितीयं घोरे सप्तमी एकवचनं कर्मणि सप्तमी एकवचनं किं किं केकानि उत्तमं नियोजयसि मध्यमपुरुष मध्यमपुरुष किल सि इति आगच्छति स्वाभाविकतया मध्यमपुरुष एव आगच्छति मध्यमपुरुष इदानीं वयम् एतावत् पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः सामान्यं वयं जानीमः तदनेकैकपदस्य अर्थचिन्तनं कुर्मः जनार्दन कः अर्थः हे कृष्ण भगवन्तम् आह्वय जनार्दन इति अस्ति इति कारणेन आह्वानं करोति जनार्दन हे कृष्ण इति आह्वानं करोति अनन्तरं बुद्धिः बुद्धिः इत्येव अर्थं ज्ञानं बुद्धिः इत्यर्थः कर्मणः कर्म इत्युक्ते किमपि कार्यं कर्म किमपि प्रवृत्ति कर्मणः कर्म अपेक्षया इत्यर्थः ज्यायसि ज्यायसि इत्युक्ते श्रेष्ठम् इत्यर्थः श्रेष्ठम् अथवा तस्य अपेक्षया उत्तमम् इति वदति किल कम्पेरिसन् यदा करोति तस्य अपेक्षया उत्तमम् इति वदति अतिशयेन श्रेष्ठम् इति तत्र लिखितमस्ति अतिशयेन अतिशयेन प्रशस्त इत्युक्ते तदेव प्रशस्तमस्ति चेत् तदेव उत्तममस्ति चेत् तदेव श्रेष्ठमस्ति चेत् किं श्रेष्ठं द्वयोः मध्ये तत्र तोलनं करोति तोलनम् इत्युक्ते कम्पेर् करोति कस्य कस्य तोलनं करोति वयं जानीमः किल बुद्धि कर्म बुद्धिः इत्युक्ते किं ज्ञानमार्गः ज्ञान इति एकस्मिन् स्थाने कर्म इति एकस्मिन् स्थाने एतयोः मध्ये इत्यर्थः एतयोः द्वयोः कयोः द्वयोः बुद्धि कर्म बुद्धि मध्ये कर्म बुद्धि मध्ये श्रेष्ठं ज्ञायसि अधिकम् अधिकं श्रेष्ठम् अधिकम् उत्तमं ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन मता मता इत्युक्ते मतम् इत्युक्ते कः अर्थः अभिप्रायः मतम् इत्युक्ते अभिप्रायः वयं तत् उपयोगं कृत्वा कृत्वा कृत्वा मतम् इत्युक्ते रिलिजियन् इति वयं रिलिजियन् एव रिलिजियन् इत्युक्ते इदानीं भवतः मतं किम् इति वदामः वयं वदामः हिन्दुमतम् इति वदामः हिन्दुमतं नास्ति हिन्दु इति मतमेव नास्ति मतम् इत्युक्ते अभिप्रायः मतं भिन्नं धर्मः भिन्नः हिन्दुधर्मः अस्ति मत न मतम् इत्युक्ते अभिप्रायः मम अभिप्रायः मम मतम् एतदेव संस्कृतपदानाम् अर्थं न जानाति व्याख्यानं कृत्वा कुत्रापि कुत्रापि नयन्ति किल अभिप्रायम् इत्युक्ते मम ओपिनियन् मम इच्छा न मम ओपिनियन् मम अभिप्रायः सः मम मतम् एतदस्ति इत्युक्ते मम अभिप्रायः क्रिस्तुमतम् इति अस्ति मतमेव कारणं किम् क्रिस्तोः अभिप्रायः तस्य मतं तस्य चिन्तनं तदस्ति अथवा इस्लां मतम् एकस्य अभिप्रायः अस्ति किल सः अभिप्रायः सः तत् मतम् अत्र वदति अत्र तत् कार्यं न अत्र किं कार्यं मत इति पदस्य अर्थः कः अभिप्रायः ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन हे जनार्दन कः वदति श्लोकम् कः वदति अर्जुन उवाच इति अस्ति अर्जुनः वदति अर्जुनः एतावत् पर्यन्तं द्वितीय अध्याये सम्पूर्णं श्रुतवान् भगवान् द्वितीय अध्याये स्थितप्रज्ञलक्षणं सम्पूर्णम् उक्तवान् किल यदा अर्जुनः पृष्टवान् स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितति किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् इति एकप्रश्नमेव पृष्टवान् भगवान् उक्तवान् स्थितप्रज्ञः कः सम्पूर्णस्थितप्रज्ञलक्षणं वयं पश्यामः तत्र कः मार्गः ज्ञानमार्गः ज्ञानमार्गः तत्र कर्ममार्गः नास्ति तत्र ज्ञानमार्गः एव अस्ति एतत् सम्पूर्णं श्रुत्वा अर्जुनस्य मनसि संशयः आगतः संशयः इत्युक्ते तस्य कन्फ्यूषन् अभवत् तस्य मनसि इदानीम् एतदुत्तमं वा तदुत्तमं वा इति तस्य मनसि चिन्तनम् अभवत् सः भगवन्तं पृच्छति ज्यायसि चेत् चेत् इत्युक्ते एवम् इफ् एवं चेत् ज्यायसि चेत् किं जायसि चेत् किं श्रेष्ठं चेत् किम् उत्तमं चेत् बुद्धिः बुद्धिः इत्युक्ते ज्ञानं ज्ञानम् उत्तमम् चेत् कस्य अपेक्षया कर्मणः अपेक्षया कर्म इति पदस्य षष्टि कर्मण इति आगच्छति कर्मणः अपेक्षया ज्ञानम् उत्तमम् अस्ति चेत् जायसि चेत् कर्मणस्ते ते मत भवतः मत भवतः अभिप्रायः मता बुद्धिर् जनार्दन भवतः अभिप्रायः बुद्धि एव श्रेष्ठमस्ति अथवा ज्ञानमेव श्रेष्ठमस्ति इति चेत् किमुक्तवान् उक्तवान् सः तत् किं कर्मणि घोरे माम् किं पुनः अपि कर्मणि घोरे कर्मणि विशेषणं दत्तवान् घोरे इत्युक्ते अतिकठिनकर्म क्रूरकर्म इति वक्तुं शक्यते कारणम् अत्र क्रूरकर्म अस्ति अत्र किं करोतु इति वदति युद्धं करोतु इति वदति किल भगवद्गीतायां भगवान् किं करोतु इति वदति युद्धं करोतु इति वदति अर्जुनस्य समीपं भवान् युद्धं करोतु अर्जुनः किं वदन् आसीत् अहं न करोमि अहं सन्यासं स्वीकरोमि इति उक्तवान् तावत्पर्यन्तम् उक्तवान् प्रथमाध्याये अहम् एतत् सर्वं न इच्छामि इतोपि उत्तमं सन्यासजीवनमेव अहं सन्यासं स्वीकरोमि तावत्पर्यन्तम् उक्तवान् सः तथापि भगवान् वदति भवान् युद्धं करोतु इति वदति एतत् सम्पूर्णं सः श्रुतवान् तदनन्तरं द्वितीय अध्याये सम्पूर्णतया सः किं कृतवान् ज्ञानविषये उक्तवान् भगवद्गीतायाः क्रीम् इति वदामः चेत् स्वत्वं कुत्र अस्ति इत्युक्ते द्वितीयाध्याये अस्ति ज्ञानयोग अस्ति तत् यदा श्रुतवान् तस्मिन् समये अर्जुनस्य मनसि स्वाभाविकतया संशयः आगतः स्वाभाविकतया इत्युक्ते नेचुरल् तस्य मनसि स्वाभाविकतया संशयः आगतः कः संशयः भगवान् भवान् एव वदति ज्ञानमार्गः उत्तमः इति कुत्र उक्तवान् इति पृच्छति चेत् पूर्वाध्याये भवान् स्पष्टं विवरणं कृतवान् ज्ञानमार्गः एव उत्तमः इति एवं चेत् मां किमर्थं भवान् घोरे कर्मणि नियोजयसि नियोजयसि इत्युक्ते मां योजयसि भवान् किमर्थं मां तत्र स्थापयति योजयति स्थापयति मम समीपं वदति इत्यर्थः भवान् मम समीपं किमर्थं वदति मां किं वदति युद्धं करोतु इति कर्म करोतु इति किमर्थं वदति किल इदानीं कर्म करोतु इति वदति चेत् कः अर्थः युद्धं करणीयं युद्धं कीदृशकर्म अस्ति घोरकर्म अस्ति तत् सः जानाति घोरकर्म इति कथं वदति युद्धं घोरकर्म इति कथं वदति बहूनां मारणं करणीयं बहूनां हननं करणीयम् अनन्तरं तद्विना युद्धं कर्तुं न शक्यते तस्मात् कर्म तु घोरकर्म एव तत् कर्म करोतु इति भवान् किमर्थं पुनः पुनः मां वदति इत्येव प्रश्नः प्रश्नः स्पष्टः अस्ति जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव इदानीं तत् श्लोकं पठति चेत् अर्थम् अर्थावगमनं भवति वा पश्यतु जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव इदानीं तस्य अन्वयं करोतु अर्थस्पष्टता भवति मता मता इत्युक्ते कः अर्थः अभिप्रायः का मता श्लोकात् एव उद्धृ श्लोकात् एव वदतु स्वीकृत्य श्लोकमेव पश्यतु अधः लिखितं न पश्यतु मता का मता बुद्धिः मतः भवतः बुद्धिः भवतः अभिप्रायः एवम् अस्ति चेत् हम्म। बुद्धिः कीदृशी मता जायसि उत्तमं बुद्धिः जायसि मता बुद्धिः कर्मणा जायसि कस्य मता ते इत्युक्ते तत्र श्लोके अस्ति ते भगवतः एव ते हम्म। बुद्धिः कर्मणः जायसि ते मता चेत् तत् किं करोषि किं करोति नियोजयसि पश्यतु बुद्धिः कर्मणः जायसि ते मदा चेत् तत् नियोजयसि बुद्धिः कर्मणः जायसि ते मदा चेत् तत् कुत्र नियोजयसि कर्मणि नियोजयसि उत्तमं कीदृशे कर्मणि नियोजयसि घोरकर्मणि नियोजयसि कं नियोजयसि मां नियोजयसि किं नियोजयसि जनार्दनः किं नियोजयसि तस्मिन् कर्मणि मां नियोजयसि तस्मिन् कर्मणि मां नियोजयसि केवलम् उत्तरं वदतु इदानीम् एकैकस्य केवलं का मत बुद्धिः मत कस्मात् कस्मात् जायसि कस्य मत जायसि कस्य मत ते उत्तमम् कुत्र मत कुत्र कर्मणि कीदृशे कर्मणि घोरकर्मणि कं नियोजयसि मां नियोजयसि किं किमर्थं नियोजयसि कर्म कर्तुं नियोजयसि इदानीं तदेव तस्य अन्वयः तत् सम्पूर्णं मिलित्वा वदतु अन्वयः आगच्छति कथं बुद्धिः कर्मणः जायसि ते मदा चेत् तद् घोरे कर्मणि मां किं नियोजयसि सम्बोधनप्रथम एकपदमस्ति सम्बोधनप्रथम जनार्दन केश जनार्दन तद् प्रथमं स्थापयतु हे जनार्दन इदानीम् अन्वयः हे जनार्दन किम् अस्ति बुद्धिः कर्मणः जायसि ते मता चेत् तद् घोरे कर्मणि मां किं नियोजयसि तस्य अर्थम् अवगच्छति किल इदानीं पश्यतु बुद्धिः कर्मणः जायसि ते मता भवतः अभिप्रायः सः एव बुद्धिः कर्मणः जायसि ते मत चेत् तद् घोरे कर्मणि मां किं नियोजयसि स्पष्टम् एतावदेव तस्य कार्यमस्ति इदानीं तस्य व्याकरण अंशाः द्वित्राः सन्ति अनन्तरं वयं तस्य अर्थचिन्तनं सम्यक् कुर्मः कर्मणः ते सन्धिः आगच्छति कर्मणः ते किल कर्मणस्ते कर्मणः ते इति अस्ति का सन्धिः भवेत् विसर्गसन्धि कर्मणः इति विसर्गः अस्ति विसर्ग गच्छति मिलित्वा पदम् आगच्छति कर्मण कर्मणस्ते इति आगच्छति जनार्द बुद्धिर्जनार्दन हम्म, यर् इति अस्ति किल बुद्धिः जनार्दन तदपि विसर्गसन्धि एव रेभ विसर्गसन्धिः तत्र जनार्दन एतत् पदं किं जनार्दन इति पदं वयं पूर्वं पठितवन्तः इति अत्र लिखितमस्ति बुद्धिः किं जनार्दनः जन् इति अस्ति किल जन् आर्द् ल्यु इति एकः प्रत्ययः अस्ति ल ल अर्धं या ल्यु इति किञ्चित् व्याकरणकार्याणि चिन्ता नास्ति अवगच्छति चेत् अवगच्छतु ल्यु इति एकः प्रत्ययः तस्य अर्थः किं भवति आर्दयति जनान् आर्दयति इत्यर्थः आर्दयति इत्युक्ते किं वदामि जनाः यदा पुरुषार्थान् पुरुषार्थाः सन्ति किल पुरुषार्थाः के धर्म अर्थ काम मोक्ष जनाः तद् इच्छन्ति इति कारयति कः कारयति सः कः जनार्दनः तदेव आर्दयति पुरुषार्थान् इच्छन्ति इति कारयति पुरुषार्थः चत्वारः चत्वारः पुरुषार्थः तदेव आर्द्रयति इत्युक्ते आर्द्रयति न आर्दयति आर्दयति इत्युक्ते तत् प्राप्तुं जनान् प्रेरयन्ति इति अर्थः तदेव अहम् उक्तवान् तत्र ल य ल्यु इति एकः प्रत्ययः अस्ति ल्यु प्रत्ययम् आगच्छति तत् कारयति इत्यर्थः आगच्छति एकैकप्रत्ययस्य एकैकः अर्थः आगच्छति किल उदाहरणार्थं क्त्व इति प्रत्ययः आगच्छति चेत् कः अर्थः आगच्छति गच्छति इति क्रियापदं त्वा आगच्छति वयं बहुधा पठितं गत्वा पठित्वा लिखित्वा गन्तुम् इति अर्थः आगच्छति गत्वा गमनानन्तरम् इति अर्थः आगच्छति किल एवं भिन्नभिन्नप्रत्ययाः सन्ति प्रत्ययं योजयति चेत् भिन्नभिन्न अर्थः आगच्छति उदाहरणम् अन्य एक उदाहरणं वदामि सामान्य अवगमनार्थं गुणवान् इति अस्ति कः अर्थः गुण अस्ति तस्मिन् गुण अस्ति गुणवान् बलवान् बल अस्ति इति बलवान् गुण अस्ति इति गुणवान् बुद्धिमान् बुद्धिः अस्ति इति बुद्धिमान् एतद् आगच्छ मतुप् इति एकः प्रत्ययः प्रत्ययं किम् इति अनन्तरम् अस्माभिः पठामः इदानीं तत् पाठनसमयं नास्ति एकैक मतुप् इति एकः प्रत्ययः भिन्नभिन्नप्रत्ययाः सन्ति क्त्वा प्रत्ययं लेप् प्रत्ययं प्रत्यय प्रत्ययं तवतु प्रत्ययं भिन्नभिन्नप्रत्ययाः सन्ति प्रत्ययस्य योजनं करोति चेत् एकः अर्थः आगच्छति तादृश एकमस्ति ल्यु इति एकः प्रत्ययः तद् किं तद् पुरुषार्थान् प्राप्तुं प्रेरयति इति अर्थः जनार्दन इति पदस्य अर्थः किञ्चित् तत्र जायसि इदानीं जायसि इति किम् अस्ति जाय तस्य तद् कीदृशं पदमस्ति पदविषये पश्यामः तद्धिदान्तपदमस्ति जनार्दनः इति कृदन्तपदमस्ति कृत् अन्ते अस्ति कृदन्तम् एतत् तद्धितप्रत्ययं तद्धितप्रत्ययम् इति पठ पठनीयम् अस्माभिः तदन्ते अस्ति तद्धितान्तं पश्यतु प्रशस्य वृद्ध् इ इयसुन् ज्या इति आदेशः इयसुन् इति प्रत्ययः तत्र ज्या इति आदेशः तत्र एवम् अर्थः आगच्छति तद्धिदान्तपदमिति अवगच्छतु न्यूनातिन्यूनम् इदानीं कानि पदानि वयं दृष्टवन्तः जायसि जनार्दन तद्धिदान्तम् इति सामान्य अवगमनं भवतु इदानीं तस्य श्लोकस्य विषये वयं भिन्नभिन्नकार्याणि चिन्तनं कृतवन्तः किल सामान्य इदानीम् अहं प्रथमम् उक्तवान् श्लोकपठनम् इत्युक्ते किम् पदच्छेदं कृतवन्तः किल प्रथमं किं कण्ठपाठं पठनीयं जायसी चेत् कर्मणस्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव कण्ठपाठमभवत् अस्माकं द्वितीयकार्यं किं पदच्छेदः करणीयः करोतु जायसि चेत् कर्मणः ते मदा बुद्धिः जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव इति अस्ति तावदेव अस्ति तस्य पदच्छेदः अभवत् पदसं सामान्य एकैकपदविषये जानीमः एकैकपदस्य अर्थचिन्तनं करोतु ज्यायसि श्रेष्ठम् अधिकम् इत्यर्थः अनन्तरं जायसि चेत् वयं जानीमः एव जायसि चेत् कर्मणः कर्मणः अपेक्षया इत्यर्थः ते बुद्धिः बुद्धिः इत्युक्ते ज्ञानम् अनन्तरं जनार्दन हे कृष्ण अनन्तरं तत् तस्मिन् कर्मणि तत् किं भवान् किमर्थं तत् करोति किं किमर्थं किं कर्मणि घोरे घोरे कर्मणि घोरप्रवृत्तिमध्ये मां किमर्थं योजयति योजयसि इत्युक्ते त्वम् इति अस्ति इति कारणेन सि इति आगतं त्वं मध्यमपुरुषकारणे एतत् सामान्य अर्थज्ञानमपि अस्ति इदानीं चिन्तनं करणीयं तस्य श्लोकस्य विषये कः पृच्छति अर्जुनः पृच्छति इतः अस्माभिः किं पठनीयम् अस्माभिः किं पठितुं शक्यते अर्जुनस्य मनः कीदृशः अस्ति इदानीं कलुषितमनः अस्ति सत्यं चञ्चलमनः अस्ति कलुषितं चञ्चलम् अथवा स्थिरं नास्ति पूर्वं सः कस्मिन् विषये उक्तवान् भगवान् स्थिरबुद्धिविषये उक्तवान् स्थितप्रज्ञस्य का भाषा तस्य उत्तरमेव उक्तवान् किल स्थितप्रज्ञः इत्युक्ते कः अर्थः स्थितम् इत्युक्ते स्थिरं प्रज्ञ इत्युक्ते बुद्धिः यस्य बुद्धिः स्थिरमस्ति तस्य लक्षणम् उक्तवान् अर्जुनस्य बुद्धिः स्थिरमस्ति वा नास्ति वा इदानीं नास्ति इति श्लोके एव अस्ति तस्मादेव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तस्य मार्गः कः कर्ममार्गः ज्ञानमार्गः तस्य कृते नास्ति इति तस्य प्रश्ने एव उत्तरमस्ति कथं प्रश्ने उत्तरमस्ति तस्य प्रश्नः एव कलुषितमनसि उद्भवति इति प्रश्नः चञ्चलमनः यत्र भवति तत्रत्य प्रश्नः द्वितीयप्रश्नं ततोपि विचित्रमस्ति अग्रिमश्लोके अस्मिन् श्लोके एव सः आरम्भं कृतवान् मनः चञ्चलमस्ति चेत् मनः स्थिरं नास्ति चेत् बुद्धिः स्थिरा न भवति बुद्धिः स्थिरा न भवति कथम् एतद् वक्तुं शक्नुमः एतस्य कोऽपि सम्बन्धः अस्ति वा पश्यतु शरीरं स्थिरं स्थापयितुं न शक्नोति चेत् मनः स्थिरं स्थापयितुं न शक्नोति मनः स्थिरं स्थापयितुं न शक्नोति चेत् तस्य बुद्धिः अपि स्थिरा न भवति एतयोः परस्परसम्बन्धः अस्ति यस्य बुद्धिः स्थिरा अस्ति तस्य मनः निश्चलं भवति यस्य मनः निश्चलमस्ति सः शरीरे यथेष्टं शरीरस्य चलनमिव उपवेष्टुं शक्नोति यत् प्राक्टिकल् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः वयं सर्वे वदामः ओ मम मनः सर्वं बहु <laughs> किम् सर्वं स्थिरमेव बहु कलङ्कः एव नास्ति मम मनसि अनन्तरं सर्वम् उत्तममेव अस्ति बुद्धिः सर्वं स्थिरमेव अस्ति इति वयं चिन्तयामः किन्तु बुद्धिः स्थिरा अस्ति चेत् किं भवति परस्परसम्बन्धः अस्ति तस्मादेव योगासने योग योग पाठयति किल योगमध्ये किं पाठयति प्रथमं सामान्ययोगासनं चिन्तयतु बृहत् सर्वं त्यजतु योगासने सामान्यतया किं पा वृक्षासने तिष्ठतु वृक्षास कान्सन्ट्रेशन् पाठयति वृक्षासने स्थातव्यं चेत् शरीर अभ्यासं करोति चेत् न पर्याप्तं किल वयं कदाचित् भवन्तः दूरदर्शने वा यत्र कुत्रापि पश्यन्तु जनाः लघुदण्डस्य उपरि गच्छति किल भिन्न भिन्नभिन्न अभ्यासं कुर्वन्ति अथवा एकस्य उपरि एकः तस्य उपरि एकः एवम् उपरि बहु उपरि बहु एकदण्डस्य उपरि अभ्यासं करोति वयं कर्तुं शक्नुमः वा सः कथं तद् अभ्यासं तत्र करोति अभ्यासः इत्येव वर्तते नाम एव अभ्यासः अभ्यासः इत्युक्ते कः अर्थः प्राक्टीस् किल अभ्यासः इत्युक्ते प्राक्टीस् एव अभ्यासः इत्युक्ते तदेव पुनः पुनः सः अभ्यासं कुर्वन् अग्रे गतवान् अग्रे सः किं करोति तत् स्वयमेव कर्तुं शक्नोति तस्मिन् समये तस्य शरीरम् एकत्र तिष्ठति इत्युक्ते तस्य अर्थः कः तस्य मनः तत्र अस्ति कान्सन्ट्रेशन् नास्ति चेत् तेन कर्तुं न शक्यते तत् सत्यम् अत्र तदेव वदति वयं स्वाभाविकतया वयं वदामः मनः बुद्धिः वयं न पश्यामः किल तस्मात् वयं बहु स्वाभाविकतया वदामः एतत् सर्वं सर्वैः कर्तुं शक्यते किम् अस्ति सन्यासी इत्युक्ते किं सर्वं त्यजति सन्यासं सम्यक् न सति इति सन्यासः सर्वपदानामर्थं वयं जानीमः पदानामर्थपठनेन तस्मिन् किमपि कर्तुं न शक्यते सो मानसिकव्यापारः अन्तरङ्गव्यापारः अस्माकम् अन्तः एतत् चलति बहिः न किल तस्मात् अर्जुनस्य മനഃ കലുഷിതമസ്തി കുത്ര അന്തരംഗേ തേന കാരണേന സഹ ഇതാനും കസ്മിൻ വിഷയ വതതി ശരീരേണ സന്യാസ വിഷയ വതന്നസ്തി കർമ്മ ഇതി കേന കരണീയം കാര്യം അവഗച്ഛതി വ കർമ്മ കരണീയം ഇതി വതതി കർമ്മ കേന കരണീയം ശരീരേണ കരണീയം വാ മനസാ കരണീയം വാ അഥവാ ബുദ്ധിയ കരണീയം ശരീരേണ കരണീയം കില तद् करणम् इति प्रवृत्ति शरीरेण एव किल एतत् इतः स्वीकरणीयम् इति चिन्तनं मया मनसा कर्तुं शक्यते मम बुद्धिमध्ये आगतं ततः स्वीकरोतु मम मनः उक्तं करोतु मम मनः तदर्थं प्रेरयति इन्द्रियाणां प्रेरणां करोति मम इन्द्रियं कार्यं न करोति चेत् मम हस्तकार्यं न करोति चेत् तत् भवति वा बहूनि कार्याणि वयमेव सङ्कल्पलोके त्यजामः കരണം ഇതി പ്രവൃത്തി ഇതി കുത്ര ആഗതി ശരീരെ ആഗതി തേന കരണീയ ഏകം കാര്യം കേന കരണീയം കാര്യം ശരീരേണ കരണീയം ഏകം കാര്യം തദേവ കിം യുദ്ധം കിന്തു അർജുന ശരീരേണ യുദ്ധം ന കരോതി കിന്തു കേന യുദ്ധം കുറവന്നസ്തി അവഗ ആ മനസാ സഹ യുദ്ധം കരോതി ഭഗവാൻ തത് അവഗതി തദവ ഭഗവാൻ मनुष्यः मध्ये भेदः वस्तुतः मनुष्यः एव भगवान् भवितुं शक्नोति कदा मनुष्यः भगवान् भविष्यति कदा भवितुं शक्नोति मनुष्यः इति एका स्थितिः अस्ति किल असुरः इति एका अस्ति असुर असुरः इत्युक्ते कः अर्थः वयं पूर्वम् उक्तवन्तः एतत् सर्वम् असुरः इत्युक्ते सुर इति अस्ति अस्माकम् असु असु इत्युक्ते इन्द्रिय इत्यर्थः असु असु मध्ये रमति सः असु इत्युक्ते इन्द्रियाणि इन्द्रियाणि कानि पञ्चेन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि तत्र यः रमति रमति इत्युक्ते कः अर्थः तत्रैव जीवति तत्रैव सन्तोषः तस्य रम रमति इत्युक्ते सन्तो आनन्दम् अनुभवति इन्द्रियाणाम् इन्द्रियेषु रमति इन्द्रियाणाम् उपरि एव तस्य इच्छा सः असुरः तस्मादेव चित्रेषु अपि भवन्तः दृष्टवन्तः अथवा वर्णनमपि पश्यन्तु असुरस्य किं भवति कर्णः बृहत् भवति किल असुरचित्रं पश्यतु तदेव सत्यमिति न वदामि किन्तु चित्रकारस्य भावना पश्यतु एक असुरस्य चित्रं करोति किं करोति बृहत् कर्णः जिह्वा बृहती जिह्वा जिह्वा इत्युक्ते बृहति जिह्वा दन्ताः बृहति इत्युक्ते बृहत् बृहती जिह्वा दीर्घा जिह्वा उदरं बृहत् सर्वं शरीरमेव तस्य कथं वर्णनं करोति इत्युक्ते तस्य आनन्दः कुत्र इन्द्रियाणाम् उपरि सः एव असुरः मनुष्यः इत्युक्ते भवतु मनुष्यः तत्र तिष्ठतु सुरः इत्युक्ते मनुष्य सुरः इत्युक्ते देवः सुरः इत्युक्ते देवः किमर्थं देवः इति वदति तस्य आनन्दः इन्द्रियाणां मध्ये असुरः अस्ति सः असुरः अधः अस्ति अनन्तरं मनुष्यः अनन्तरं सुरः सुरः इत्युक्ते सः अन्तरङ्गे मनसि अथवा बुद्धि अथवा आत्मनि सः आनन्दम् अनुभवति तयोः मध्ये एकस्थितिः अस्ति कः मनुष्यः मनुष्यस्य भाग्यम् अपि अस्ति अस्माकं वयम् इच्छामः चेत् सुरः अपि भवितुं शक्नोति असुरः अपि भवितुं शक्नोति असुरः भवितव्यं चेत् किं करणीयं बहु करणीयं किमपि नास्ति बहु किमपि करणीयं नास्ति सामान्यतया कुर्मः इत्युक्ते इन्द्रियाणाम् उपरि महती रुचिः किमपि पश्यति खादितुम् इच्छा किल व्रतं करोतु नवरात्रिकालः अस्ति एषः नवरात्रिनवदिनानि नवदिनानि भोजनं न करणीयम् इति वदामः भोजनं करोति चेदपि न्यूनातिन्यूनं मांसादि भोजनं मद्यादिकार्याणि न करोतु पुण्यकालः एषः किल तत्र तस्य कः अर्थः नियन्त्रणं कर्तुं न शक्नोति मनुष्यः यदा सुरापानशिलः अस्ति सुरापान इत्युक्ते मध्य मध्यमिति वदति सुर इत्युक्ते तदेव भिन्नभिन्नवस्तूनि सन्ति तत् सुरायां यस्य इच्छा भवति मद्यपाने यस्य आसक्तिः अस्ति मधु मध्ये यस्य आसक्तिः अस्ति मधु इत्युक्ते हणि इति एकः अर्थः अस्ति अन्य एकः अर्थः अस्ति सुर इत्यपि अर्थः अस्ति मधुपाने यस्य आसक्तिः अस्ति तस्य इन्द्रियाणि तं तत्र नयति അത് നവരാത്രികാലം ഭവതു അന്യ കോപി കാലം ഭവതു തസ്യ തത്ര നിയന്ത്രണം നാഗച്ഛത് അഥവാ മാംസ ഭോജനേ അഥവാ സർവത്ര ഇന്ദ്രിയാണി തം തത്ര നയതി ഇന്ദ്രിയാണാം പൃഷ്ഠതഃ സഹ ഗച്ഛതി ചേത് സഹ കഹ ഭവിഷ്യതി അസുരജീ അസുരജീവനം സ്വീകരോതി സ്വയം തദേവ സമാനമസ്തി ഇന്ന് മയ നീയം ഇത്യുക്തി നീയം अहं न करोमि चेत् न करोमि किं मरणं भवति वा एकदिनं भोजनं न करोति चेत् कोऽपि मरणं प्राप्नोति वा केपि मरणं न प्राप्नुवन्ति किन्तु अस्माकम् इच्छा न लघु लघुविषयेषु मनुष्यः बहु बृहत् वेदान्तं वदति लघु लघुविषयेषु तत्र नियन्त्रणं तत्र जीवने किमपि कर्तुम् इच्छा नास्ति अनन्तरं वदति इत्युक्ते अहं ब्रह्मास्मि ततोपि उपरि एव ततोपि अधः किमपि केपि न वदन्ति अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म एतादृशवेदान्तवाक्यानि एव वदन्ति किन्तु स्वजीवने स्वस्य जीवने प्रतिदिनजीवने लघु लघु लघु लघु विषयेषु अत्यन्तसामान्यविषयेषु नियन्त्रणं कर्तुं न शक्नोति प्रथमविषयः भोजनं द्वितीयविषयः निद्रा वयं किमपि वक्तुं शक्नुमः उत्थातुं शक्नुमः वा हा मया शक्यते अहं पूर्वकाले बहुवारम् उत्थितवान् इति वदामः पूर्वकाले भवान् किं किं कृतवान् स्यात् इदानीं करोति वा इत्येव प्रश्नः इदानीं भवान् कर्तुं शक्नोति वा यदा वृद्धाः चेत् वदन्ति ओ यौवनकाले चेत् अहं सर्वं करोमि चेत् युवकाः चेत् किं वदन्ति किञ्चित् वार्धक्यं भवतु अनन्तरम् एतत् सर्वं कुर्मः एवं परस्पर आरोपणेन कालव्यापनं करोति अन्य कोऽपि लाभः नास्ति एतादृशविषये तत्र कः भेदः अस्ति इत्युक्ते मनुष्यः मनुष्यजन्म यदा प्राप्नोति एतत् सामान्यं न मनुष्यजन्म सरलतया प्राप्तुं न शक्नोति विवेकचूडामणिमध्ये शङ्कराचार्यभगवत्पादैः प्रथमश्लोके एव वदति मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः एतत् त्रयमपि बहु विरलं त्रीणि कार्याणि प्रथमं मनुष्यत्वं मनुष्यः इति जन्म मुमुक्षुत्वं मनुष्यः जन्म प्राप्नोति चेत् न पर्याप्तं पश्यतु कतिपयकोटिजनाः सन्ति अस्मा अस्माभिः सह जीवनं कुर्वन्ति किल भवन्तः चिन्तयन्तु भवद्भिः सह कार्यं कुर्वन्ति अथवा भवद्भिः सह अन्य अन्यकार्येषु आगच्छन्ति तेषां सर्वेषां जीवनस्य लक्ष्यं किं किं चिन्तयन्ति किमर्थं भोजनविषये एव अहं यदा कदापि दूरदर्शनम् ओन् कृत्वा पश्यामि विशिष्य अमेरिक दूर दूरदर्शनं अर्धभागं एतत् किं भवति भोजनविषये तस्य मांसस्य निर्माणं कथं करणीयम् एतस्य कथं करणीयम् अनन्तरं तद् टेस्ट् करोति तस्य हसति वयं सर्वे दृष्ट्वा हसामः किमर्थं न जानामि एतद् दृष्ट्वा किमर्थं वयं समयः नास्ति कस्यापि एतद् दृष्ट्वा समयव्यापनं करोतु सम्पूर्णदिनं वयं तद् दृष्ट्वा उपविशामः चिन्ता नास्ति अथवा अन्यथा किं कार्यक्रमाः सन्ति के कार्यक्रमाः सन्ति दूरदर्शनस्य दोष दो दूषणार्थं न उक्तवान् दूरदर्शने किम् आगच्छन्ति जनाः किम् इच्छन्ति तदागच्छन्ति किल अत्र अस्मिन् प्रदेशे सर्वे जनाः अपि गीतां पठितुम् इच्छन्ति चेत् दूरदर्शने भगवद्गीता आगच्छति किमर्थं तत्र नागच्छति जनाः तदर्थं योग्याः न भारते अद्य एतत् सर्वं सन्ति वयम् अत्र उपविश्य भारतस्य प्रयासं कुर्मः किन्तु भारते बहुषु स्थानेषु अहम् अद्य अपि पश्यामि सहस्रशः जनाः उपविश्य पठन्ति गीताम् सहस्रशः जनाः भागवतं पठन्ति गीतां पठन्ति तादृशजीवनं कुर्वन्ति आध्यात्मिकजीवनं कुर्वन्ति वयं बहिस्तात् पश्यामः दारिद्र्यं तद् एतद् तदेव वयं द्रष्टुं शक्नुमः तदेव भूमेः भेदः एतद् मम कथनं न बहवः महापुरुषाः उक्तवन्तः भारतस्य महिमा का इति भारतभूमेः महिमा का इति तदा वयम् अनन्तरं चिन्तयामः किमर्थमहम् उक्तवान् इत्युक्ते मनुष्यत्वं इति एतत् मनुष्यजन्म प्राप्तिः सरलं न कदापि एक अजेन एतत् चिन्तयितुम् अजः इत्युक्ते गोट् तेन चिन्तयितुं न शक्यते महिषेण चिन्तयितुं न शक् महिष्या चिन्तयितुं न शक्यते बफल्लो तया चिन्तयितुं न शक्यते अथवा ओर् एलिफेण्ट् चिन्तयितुं न शक्नोति किल अद्य शास्त्रं वदति किल शास्त्रमित्युक्ते अद्यतन सैन्स् वदति किल विज्ञान वदति मनुष्यस्य एव तादृशी बुद्धिः अस्ति मनुष्य एव विवेकबुद्धिः अस्ति विवेचनबुद्धिः अस्ति सः चिन्तयति सः असुरः अपि भवितुं शक्नोति सुरः अपि भवितुं शक्नोति तस्मात् अर्जुनः एकः साधकः अर्जुनः सामान्यः इति न चिन्तयतु अर्जुनः किमपि न जानाति एवम् एव कथं न चिन्तयतु अस्माकं सर्वेषाम् अपेक्षया बहु उपरि तस्य स्थानं महान् साधकः भगवान् यत्किमपि वदति तस्मिन् तादृशविश्वासः अस्ति तत्र द्वन्द्वं नास्ति तस्य भगवान् यद्वदति तत् सः करिष्यति अग्रे सः वदति तदेकं वद निश्चित्य एकनिश्चयं कृत्वा वदतु मया किं करणीयं तदहं करिष्यामि भवान् तदुत्तमम् एतदुत्तमम् इति तादृशं वक्तव्यं चेत् किम् आवश्यकं तादृशविश्वासः आवश्यकः भगवद्गीतायाः उपरि अस्माकं विश्वासः आवश्यकः नो चेत् गीतां पठित्वा वयं किमपि प्राप्तुं न शक्नुमः भाषां पठितुं शक्नुमः गीतायाः उपरि विश्वासः इत्युक्ते कः अर्थः प्रतिदिनं गीतापुस्तकं स्थापयित्वा अहं पुष्पार्चनं करोमि मम बहु भक्तिः अस्ति अत्यावश्यकं चेत् दण्डनमस्कारमपि करोमि किन्तु गीतायां किम् उक्तं तत् किमपि अहं न करोमि चेत् कः लाभः कोऽपि लाभः नास्ति അന്യേഷാം സർവേഷാം നേത്രെ ആവശ്യകം ചെയ്ത് കിം വദാമി ധൂളിയും സ്ഥാപയതും ശക്യത കിന്തു സ്വസ്യ നേത്രേ സ്ഥാപയതും ന ശക്യത ധൂളി ഇത്യുക്തെ പൗഡർ തത് അന്യേഷാം നേത്രെ സ്ഥാപയതും അഹം ശക്നോമി അഹം ബഹു സമീചീനഃ അസ്മി അഹം സർവമപി സമ്യക് ഏവ കരോമി ഇതി ആം ഭവതാം സർവേഷാം സമീപം ബോധയിതും ശക്നോമി അഹം പ്രാതഃകാലെ ത്രിവാദനെ ഉത്തിഷ്ഠാമി ഇതി ആം വദാമി ചേത് ഭവന്തഃ ഉത്തമജനായ കാരണേന വിശ്വാസം കുറുവന്തി किन्तु अहं कदा उत्तिष्ठामि अहं जानामि खलु अहम् उत्तिष्ठामि चेत् उत्तिष्ठामि वा स्वयमेव मम उत्थानमस्ति वा यत्किमपि भवतु तद् मनसि भवितव्यम् इत्युक्ते प्रथमं सः वदति प्रथमं किं करणीयम् मनसि अहं सन्न्यासम् अहं बहु अस्माकं सर्वेषां कृते उत्तरमेव बहुधा सामान्यजीवने वयं सर्वेपि वदामः ओ एतत् सर्वम् अहं जानामि अहम् एतादृशमेव जीवनं करोमि एतत् सर्वं किमपि नास्ति किमर्थम् आचारानुष्ठानं करणीयं किल जनाः पृच्छन्ति किल किमर्थं सन्ध्यावन्दनं करणीयं किमर्थं जप करणीयं किमर्थं पूजा करणीया एतत् सर्वं कृत्वापि मनः एकत्र न तिष्ठति भवान् सन्ध्यावन्दनं करोतु नित्यकर्म इति वदति शास्त्रे नित्यकर्म नैमित्तिककर्म सर्वमपि भवान् कुर्वन् भवति चेदपि भवतः मनसि भ्रमः आगच्छति अनन्तरम् एतत् किमपि न करोमि मम मनः शुद्धमस्ति इति वदति चेत् कः अर्थः शुद्धम् असम्बन्धमस्ति इत्यर्थः अन्य कोऽपि अर्थः नास्ति तत् स्वस्य अन्तरङ्गस्य आच्छादनं कृत्वा अस्माभिः न अटनीयम् इत्यर्थः न्यूनातिन्यूनं स्वस्य अन्तरङ्गस्य किं कर्तुं धैर्यम् आवश्यकम् उद्घाटनं कर्तुं धैर्यम् आवश्यकम् अन्तरङ्गस्य स्वस्य मनसः मनः इति वयं वदामः अन्तरङ्गम् इति वदामः स्वस्य कार्याणि इति वदामः स्वस्य जीवनस्य विषकलनं करणीयं विषकलनम् इत्युक्ते कः अर्थः विषकलनं तस्य सम्पूर्णं स्वस्य जीवनं स्वीकृत्य अन्येषां जीवनस्य विषकलनं कृत्वा जीवनस्य नाशं न करोतु किमर्थं मुकुन्दमहोदय कथं जीवति मम कि कः लाभः सः कथमपि जीवनं करोतु सः तत् सः पश्यति सः तदर्थं मनुष्यजन्म प्राप्तवान् सः करोति अथवा महोदयः करोति सः तस्य जीवनं कर्तुं सः जानाति किल मया किमर्थं तत्सर्वं चिन्तनीयं जीवने नवतिप्रतिशतं समयः अपि नवति किं नवनवति नैन्टि नैन् पर्सेण्टेज् समयः अपि वयं सर्वे सामान्याः वयम् अन्येषां जीवने अन्यकार्येषु एतत् कृत्वा कृत्वा कृत्वा कृत्वा समापयामः भगवान् वदति किमर्थं भवान् तादृशं करोति भवान् तस्मात् भवतः जीवनं प्रति आगच्छतु भवतः जीवनं प्रति आगच्छतु इत्युक्ते भवतः कर्मणि भवान् कथमस्ति इति भवान् प्रथमम् अवगच्छतु अनन्तरमेव ज्ञानं सर्वम् आगच्छति ज्ञानम् इति अग्रे भगवान् वदति ज्ञानम् इत्युक्ते किम् इति तत्र सम्यक् बोधनं करोति अत्र एतस्य व्याख्यानसमये अर्जुनस्य संशयस्य व्याख्यानसमये वदति त्रिविधं चिन्तनम् आगच्छति जनानां कथम् इदानीं ज्ञानमार्गः स्वीकरणीयः वा അഥവാ കർമ്മമാർഗ സ്വീകരണീയഹ വ അഥവാ ജ്ഞാനകർമ്മ സമുച്ചയഹ വ എവമപി ഭവിതും അർഹത അസ്തി കില ജ്ഞാന കർമ്മദ്വയമപി മിളിത്വ സ്വീകരണീയം വാ അഥവാ ഏതദ്വയമപി നാവശ്യകം ചതുർവിധം ചതുർവിധമപി കർത്തും ശക്നോതി ജ്ഞാനമാർഗേണ ജീവനം കരണീയം വാ മമ സാധന ഇതസർവം ഏക സാധകസ്യ ജീവനം അന്യ സാധക ഇത്യുക്തി കഹ അർത്ഥ യഹ പ്രയത്നം കരോതി സഹ പ്രയത്നശീല അഭ്യാസം യഹ കരോതി सस्यजीवनस्य विषयः सर्वं मम बाधकमेव मनुष्यजन्म प्राप्तवान् कथञ्चित् समापनीयमिति कः चिन्तयति कोऽपि दोषः नास्ति एवमेव जीवनं करोतु भवान् अपि मरणं प्राप्नोति अन्ये सर्वे जन्तवः अपि मरणं प्राप्नुवन्ति कोऽपि विशेषः तत्र न भवति भारतीयसंस्कृतिः अथवा अस्माकम् एते ग्रन्थाः अस्माकम् आचार्याः भागवते भवतु रामायणे भवतु महाभारते भवतु वेदेषु भवतु गीतायां भवतु गीता तु महाभारते एव अस्ति कतिपयलक्षश्लोकेषु सामान्यं सर्वं नास्ति किल कतिपयलक्ष वेदतः आरम्भं कृत्वा चिन्तयतु कतिपयलक्षश्लोकेषु मनुष्यस्य समीपं पुनः पुनः पुनः पुनः वदति किं वदति भवान् भवतः अन्तरङ्गं प्रति चिन्तनं करोतु भवान् भवतः जीवनस्य विषये विशकलनं करोतु भवान् एतत् मनुष्यजन्म प्राप्य कृपया नष्टं न करोतु व्यासः अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अष्टादशपुराणानि अपि लिखितवान् सः किल एय्टीन् पुराणानि लिखितवान् व्यासः तदनन्तरं सः उक्तवान् किं वक्तव्यं कथम् इदपि हस्तद्वयमपि उपरि कृत्वा सः उक्तवान् परोपकारपुण्याय पापाय परपीडनम् अन्यत् किमपि नास्ति लोके इति अन्येषाम् उपयोगाय भवतः जीवनं भवति भवतः जीवनेन भवतः सान्निध्येन अन्ये सन्तोषम् अनुभवन्तु अन्येषां जीवने कोऽपि लाभः भवतु तादृशकार्याणि करोतु अन्येषां द्रोहः अथवा अन्येषां कष्टम् अन्येषां दुःखं कृपया न करोतु एतत् एकम् इतः सर्वं पठतु इति സമാധാനമേ മാത്രം അത് കർമ്മ വാ ജ്ഞാന വാ തസ്മിൻ വിഷയ വ്യാഖ്യാനം വാ ഏതത് സർവം ബഹു മുഖ്യം കിമപി നാസ്തി സർവം സാമാന്യ കാര്യാണി എവ അർജുനം ഭഗവാൻ ബഹുവാരം സൂചയതി അർജുന ഭവാൻ ജാനാതി ഏതത് ഭവാൻ ന ജാനാതി ഇതി കിമപി ന പ്രഥമം വയം അവഗതവന്ത പ്രഥമ അധ്യായ സമ്പൂർണ്ണ അധ്യായ ഭഗവാൻ കിമപി ന ഉക്തവാൻ അർജുന സ്വയമേവ ഉക്തവാൻ भिन्न भिन्न भिन्न अन्ततो गत्वा उक्तवान् अहं युद्धं न करोमि आयुधं सर्वं स्थापयित्वा अहं गच्छामि इति उक्तवान् भगवान् जानाति एषः गच्छति चेत् कियत् कुत्र गच्छति पूर्वं गृहे वृद्धजनाः वदन्ति किल लघुबालकाः हम्म। अहं गच्छामि इति उक्त्वा गच्छति किल कदाचित् भवतां गृहे कोऽपि न करोति वा अहं तु भारते बहुवारं दृष्टवान् सामान्यबालकाः कलहं करोति चेत् वदति अहं गच्छामि अहम् इतः परम् अस्मिन् गृहे एव न भवामि इति उक्त्वा बहिर्गच्छति तदा पितामहः वदति भवान् गच्छति चेत् कियत् गच्छति बस् स्टाप् पर्यन्तं गच्छति अनन्तरं बस् मध्ये करणीयं चेत् धनम् आवश्यकं किल प्रत्यागच्छति एवमेव अर्जुनः सन्न्यासम् इति वदति तत् इति वदति ऋषि भवामि तत् भवामि भगवान् किमपि न उक्तवान् कदा भगवान् आरब्धवान् सर्वम् पठनीयं द्वितीय अध्याये एकादश अथवा दशमश्लोके तस्य अर्जुनस्य नेत्रयोः अश्रूणि आगतानि कथं कृपया परयाविष्ट अश्रुपूर्णाकुलेक्षण विषीदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदन कृपया कृप कृपया परया आविष्टः अर्जुनः नेत्रतः यदा अश्रूणि तथा एकव्याख्याने अहं चिन्तयामि ज्ञानेश्वरी मध्ये ज्ञानेश्वरी इति अस्ति किल ज्ञानेश्वरी व्याख्या ज्ञानेश्वरः सन्त् ज्ञानेश्वरः लिखितवान् तस्य व्याख्याने तस्य श्लोकस्य व्याख्याने वदति सः कथम् इत्युक्ते अस्ति इत्युक्ते एकः धेनुः अस्ति इति चिन्तयतु धेनोः मुखं प्रति वत्सः वत्सः इत्युक्ते तस्य शिशुः धेनोः धेनोः वत्सः तस्य मुखं प्रति पश्यति कथं पश्यति अहङ्कारेण पश्यति वा कथं कथं पश्य मातुः मुखं प्रति कथं किञ्चित् दुग्धम् आवश्यकम् इति तद् तादृशकृपया परया आविष्टः यदा पश्यति मातुः अन्तरङ्गे विद्यमान धेनोः अन्तरङ्गे विद्यमान रक्तं किं भविष्यति दुग्धं भविष्यति तत्र अन्य कोऽपि रासप्रक्रिया नास्ति किल धेनु धेनोः छेदनं करोति चेत् दुग्धं मिलति वा धेनोः ऊधः ऊधः इत्युक्ते ऊधः जानाति किल यत्र दुग्धं भवति तस्य नाम ऊधः ऊधः भवान् भग्नं करोतु रक्तं मिलति वा दुग्धं मिलति वा तत्र तु रक्तमेव भवति कदा तद् दुग्धं भवति यदा वयं ततः स्वीकुर्मः इत्युक्ते यदा वत्सकारणेन वत्स इत्युक्ते शिशुकारणेन तस्य शरीरे स्वयमेव वात्सल्यकारणेन तस्य शरीरे दुग्धस्य उत्पत्तिः भवति एवमेव भगवान् तु अस्ति एव सर्वत्र भगवान् अस्ति एवमेव वयं पठितवन्तः किल सर्वत्र भगवान् अस्ति एव सर्वत्र भगवान् अस्ति इत्यस्य अर्थः कः ओ सर्वत्र भगवान् अस्ति तस्मादहं मन्दिरं न गच्छामि इति जनाः वदन्ति तदर्थं न मन्दिरगमनं सर्वं प्रथमसोपानं मन्दिरं गत्वा गत्वा गत्वा गत्वा भवता प्रथमं मन्दिरे भगवतः सान्निध्यं भवान् पश्यतु अनुभवतु पश्यतु इत्युक्ते कः अर्थः अनुभवतु तदनन्तरमेव भगवान् भवान् अन्यत्र भगवन्तं द्रष्टुं शक्नोति एवमेव सर्वत्र भगवान् अस्ति इत्यर्थः भवता किञ्चित् तद् सान्निध्यं स्वजीवने अनुभोक्तव्यम् यस्मिन् सन्दर्भे भवतः अन्तरङ्गे तादृशी इच्छा आगच्छति कीदृशी इच्छा सत्यसन्ध इच्छा शतप्रतिशतं सत्यं स्यात् अनन्तरं तद् अहङ्कारेण न स्यात् शुद्धमनसि उत्पन्नं स्यात् शुद्धमनसि यदा तादृशी इच्छा उत्पन्ना भवति सा इच्छा सत्यं भवति तथैव भगवान् सत्यमेव ईश्वरः तादृशचिन्तनमेव ईश्वरः तस्मादेव वदति स्म पूर्वम् एवमेव वदति स्म अस्माकं सर्वं वयं सर्वं कथं वाक्यानि वदामः इदानीम् अहं पदप्रयोगं करोमि किल अहं पदानि एवमेव वदन्नस्मि कथं वदामि अहम् अर्थं चिन्तयित्वा अहं वदामि सत्यम् एक अर्थं भवन्तः एतादृशं चिन्तयन्तु इति विचिन्त्य अहं पदानि वदामि अर्थस्य पृष्ठतः अहं गच्छामि अवगच्छति बहु लघु समयः एव तत्र किन्तु अहं तत्र चिन्तयामि तदनुसृतम् अहं वदामि किन्तु ऋषीणां जीवने वदति ये ऋषयः आसन् तेषां कथं तेषां वाक् पृष्ठतः अर्थः अनुधावति इति वदति ते वाक् वदन्ति तत् सत्यं भवति तस्य नाम एव शापः अथवा अनुग्रहः द्वयमपि कथं शापः अनुग्रहः इति वदति दुर्वासमहर्षिविषये सर्वं वयं पठितवन्तः ओ दुर्वास एवम् उक्तवान् तद् भवत्येव पुनः तेनापि परिवर्तयितुं न शक्यते एवं पुराणे पठितवन्तः किल तस्य अर्थः कः तेनापि परिवर्तयितुं न शक्यते इत्युक्ते तस्य वाक् सत्यमस्ति सत्यम् ईश्वरः अस्ति तस्य तादृशी शक्तिः अस्ति तदेव अर्जुनं निमित्तीकृत्य अस्मिन् श्लोके भगवान् अस्मान् बोधयति किं बोधयति भवान् वृथा न वदतु मम मनः शुद्धं मम बुद्धिः तु क्लियर् एव एतत् सर्वम् अन्येषां बोधनार्थं न भवान् कर्म करोतु इदानीं किन्तु कीदृशकर्म करणीयम् अग्रे वदति तदेव अस्मिन् अध्याये पूर्णतया तस्मिन् विषये एव वदति कीदृशकार्यं करणीयं प्रथमम् अस्माभिः निश्चयः करणीयः मम अहं ज्ञानमार्गे गच्छामि वा अथवा कर्ममार्गे गच्छामि वा तत्सर्वम् अर्जुनं निमित्तीकृत्य भगवान् वदति ज्ञानमार्गे गमनं सर्वं ज्ञानमार्गे गमनमित्येव न वदति अग्रे एक आम्रफलमस्ति इति चिन्तयतु आम्रफलं तद् पक्वं यदा आम्रफलम् इत्युक्ते मेङ्गो तद् यदा पक्वं भवति तद् पतति किल पक्वं कारयति चेत् तद् मधुरं न भवति ज्ञानमार्गे अहं गच्छामि इति गन्तव्यं नास्ति ज्ञानं सम्भवति ज्ञानं स्वयमेव सम्भवति तस्य पदमेव पश्यतु ज्ञानम् आर्जयति इति न ज्ञानं स्वीकरोमि इति न ज्ञानं करोमि इति न कारयामि इति न ज्ञानं किं भवति ജ്ഞാനം ചിന്തയതി അപ്പി ന ജ്ഞാനം സംഭവതി സംഭവതി മീൻസ് ഹാപ്പൻ തത് ഭവിഷ്യതി കഥം തത് ഭവിഷ്യതി ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം ഇത് യത് വദതി നോളേജ് ഇത് വദതി ഇംഗ്ലീഷ് നോളേജ് അർത്ഥം എന്ന് ചിന്തയതു ജ്ഞാനം ഇത് യത് വദതി അഥവാ വിജ്ഞാനം ഇത് യത് വദതി തത് സ്വയമേവ കിം ഭവതി തത് സംഭവതി ജ്ഞാനം സ്വയമേവ സംഭവതി എക്സ്പീരിയൻസ് ആ तद् भिन्नभिन्नकारणेन भवति स्व स्वकारणैः भिन्नभिन्नकारणैः ज्ञानं सम्भवति किन्तु ज्ञानसम्भवनिमित्तं किं करणीयं करणीयं कार्यं किं कर्म तदेव भगवान् वदति मम ज्ञानमभवत् ज्ञानमभवत् अहं ज्ञानी अस्मि ज्ञानी अस्मि इति चिन्तयित्वा उपवेष्टव्यं नास्ति भवान् सन्न्यासं कर्तुं योग्यः चेत् भवान् सन्यासं करोति भवान् तत्र गच्छति भवता अत्र स्थातुं न शक्यते भवान् भवता अस्मिन् लोके स्थातुं न शक्य जले किञ्चित् तैलं स्थापयति चेत् तत्र योजयति वा न तद् तत्र योजयितुं न शक्नोति किल तैलं तैलमेव भवति कारणं तैलस्य सान्द्रता भिन्ना अस्ति किल सान्द्रता इत्युक्ते हा डेन्सिटि जलस्य सान्द्रता भिन्ना तैलस्य सान्द्रता भिन्न तस्मात् तद् स्वरूपं यदा प्राप्नोति तत् सम्भवति अथवा ज़ीरो डिग्रि मध्ये यदा आगच्छति तद् हिम भवति ऐस् भवति एव किल यदा जलं ज़ीरो डिग्रि मध्ये आगच्छति तत् स्वयमेव ऐस् भवति पुनः ऐस् करणीयं वा पुनः किमपि किमपि तत्र करणीयं नास्ति करणीयं कार्यं किम् करोति इति क्रियापदम् आगच्छति चेदेव डु इति आगच्छति चेदेव किं भवति प्रवृत्तिः अस्ति तत् अस्ति किल प्रवृत्तिः अस्ति किमपि प्रवृत्तिः अस्ति प्रवृत्तिकर्म अस्ति कियत् पर्यन्तं भगवान् वदति चेत् निमेष उन्मेषनिमेष उन्मेषनिमेष इत्युक्ते नेत्रस्य एतदस्ति किल एतदुपरि करोति अधः करोति तदपि कर्म भवान् पाद तत्र स्थापयति कर्म हस्तं चालयति कर्म सम्भाषणं करोति कर्म एतद् विना भवान् कथं जीवनं करोति कर्म विना जीवनं तु नास्ति तस्मात् किं कर्तुं शक्यते कर्म शुद्धं करोतु कर्म कथं शुद्धं करोति कर्म निष्काम करोतु कथं कर्म निष्काम करोति भगवान् वदति कथं निष्काम करणीयं निष्कामकर्म कथं कर्तुं शक्यते प्राक्टिकल् कथं तद् तस्य प्राक्टीस् आवश्यकं किल अभ्यासः कथं तादृशं करोति चेत् कः लाभः तदेव अस्मिन् अध्याये वदति कथं करणीयमिति वदति प्रथमं किम् इति वदति अनन्तरं कथं करणीयमिति वदति करोति चेत् कः लाभः इति वदति अन्ततो गत्वा तेन जीवने कीदृशपरिवर्तनम् आगच्छति इति वदति सुन्दररीत्या अत्यन्तसामान्यमनुष्यस्य जीवनं स्वीकृत्य सः अग्रे अग्रे अग्रे नयति अर्जुनः तत्र एकं निमित्तमेव एतत् सम्पूर्णं युद्धं कुत्र चलति अन्तरङ्गे अस्माकम् अन्तरङ्गे मम कर्म मम ज्ञान मम वाक्य किल मम वाक्यानि मम जीवन मम प्रवृत्तिः एतद् मध्ये कः सम्बन्धः कियत् सत्यमस्ति कियत् धर्मः अस्ति तत्र भगवान् अस्ति वा अथवा असुरः अस्ति वा मम इच्छा मम आग्रहः बुद्ध बुद्धधर्मे वदति किल भवान् शान्तिमिच्छति किं करणीयम् इच्छां त्यजतु एकमेव बुद्ध बुद्धमतस्य सम्पूर्णधर्मवाक्यम् एतदेव इच्छां त्यजतु तदा किं भवति धर्म भवति इति वदति तदा आनन्दः भवति शान्तिः भवति समानं तद् भिन्नभिन्नरीत्या वदति तावदेव एतत् कुत्र करणीयं कदा सिद्धार्थः तस्य राजभोग्यानि सर्वाणि त्यक्त्वा यशोधां पुत्राणि अनन्तरं किं किमासीत् तस्य राज्यं धनं प्रतापः सर्वमपि त्यक्त्वा एकबोधिवृक्षस्य अधः उपविश्य स्वस्य अन्तरङ्गं प्रति यदा दृष्टवान् अन्तरङ्गात् सत्यस्य उदयः जातः स्वयं बोधः अभवत् तस्मिन् समये बुद्धः जातः एवं स्वयं बोधः कथं प्राप्नोति इति अत्र वदति സാമാന്യജീവനെ അസ്മാകം ജീവനെ അസ്മാകം കർമാണി അഥവാ അസ്മാകം കാര്യാണി കഥം താദൃശരീത്യ വയം പരിവർത്തയിതും ശക്നു കർമ്മണ കഥം അസ്മാകം ജീവനം മനഃ ശുദ്ധം കർത്തു കർമ്മക്കേന കരണീയം ശരീരേണ കില ശരീരേണ കർമ്മ കാനി കാനി കർമാണി വയം കുർമ്മ ചേത് കാനി കാനി കാര്യാണി കുർമ്മ ചേത് മനഃ ശുദ്ധം ഭവതി കഥം കരോതി ചേത് മനഃ ശുദ്ധം ഭവതി यदा मनः शुद्धं भवति आटोमेटिकलि किं भवति बुद्धिः निश्चलं भवति बुद्धिः यदा निश्चलं भवति बुद्धिः स्थितं स्थिरं यदा भवति स्थितप्रज्ञः यदा भवति भगवति अल भवति भगवान् जननं प्राप्नोति भवतः अन्तरङ्गे एव भगवत्स्वरूपं भग भवतः अन्तरङ्गे एव ईश्वरीयस्वरूपं भवतः अन्तरङ्गे एव शान्तिः भवतः अन्तरङ्गे एव समाधानं भवतः अन्तरङ्गे एव सन्तोषः आनन्दः एतत् सर्वमपि वयम् अनुभोक्तुं शक्नुमः तदर्थं कीदृशी प्रवृत्तिः करणीया कीदृशकर्म करणीयं तदर्थं मम स्थानं कुत्र इति मया ज्ञातव्यं मया कुतः आरम्भः करणीयः इति गीतायां वदति अर्जुनं निमित्तीकृत्य अतिसुन्दररीत्या सः आरम्भं करोति किल तद् अस्माकं कृते एव वदति अर्जुन अर्जुनः इति उक्त्वा अस्माभिः चिन्तनीयं मम अहमेव अर्जुनः तत् मम अन्तरङ्गेन एषः प्रश्नः आगच्छति यः कोऽपि गीतायाः द्वितीयाध्यायं पठति चेत् तस्य मनसि एषा चिन्ता आगच्छति ओ तदपि अस्ति एतदपि अस्ति एवञ्च तदेव उत्तमं किल एतत् किमपि बिस्नेस् नास्ति तादृशम् किमपि तादृशकार्यं तदस्ति एतदस्ति एतत् चूस् करोतु न एतत् कस्य विषयः स्वस्य अन्तरङ्गस्य विषयः स्वस्य मनसः विषयः भवतः कस्यापि समाधानं करणीयं नास्ति लोके लोके यत्र कुत्रापि वने भवतु एकपुष्पस्य विकासः भवति भ्रमराः तम् अन्विष्य तत्र गच्छन्ति गच्छन्ति किल कोऽपि पुष्प कुत्रापि किमपि पुष्पम् अद्यपर्यन्तम् आमन्त्रणपत्रं वितरणं न करोति अहमत्र विकसितः मम समीपं सर्वे आगच्छन्तु इति प्रबलाणां कृते पत्रं प्रेषयति वा न तस्य कापि आवश्यकता नास्ति यत्र बुद्धः आसीत् तत्र जनाः गतवन्तः किल तत्र शान्ति स्वयमेव उत्पन्ना अस्माकं सर्वेषां जीवने एवमेव अस्ति वयम् एतादृशरीत्या प्रयत्नं कुर्मः चेत् आध्यात्मिकरीत्या प्रयत्नं कुर्मः चेत् आध्यात्मिकप्रयत्नः अत्यन्तं मौनेन करणीयं कार्यम् अत्यन्त मौ पूर्वम् एतत् गोप्यविद्या इति वदति स्म गोप्यमिति अर्थवत् अन्येषां कृते न ददातु इति न गोपयति इत्युक्ते आच्छादनं करोति अन्येषां कृते न ददातु इति अर्थे न वदति तद् गोप्यविद्या इत्युक्ते कः अर्थः एतत् स्वयं करणीयं कार्यम् अन्यत्र सर्वत्र प्रकटनं कृत्वा करणीयं कार्यं न स्वस्य अन्तरङ्गं प्रति गमनं स्वस्य मनसः शुद्धीकरणं स्वस्य बुद्धेः स्वच्छीकरणम् एतत् कार्यं स्वयं साधनया करणीयं कार्यं तत् साधनां कर्तुम् अस्माकं हिन्दुसंस्कृतिमध्ये बहवः समयाः कल्पिताः तत्र अति उत्तमसमयः एव एतानि नवदिनानि ह्यः आरब्धं त्रीणि दिनानि सरस्वती त्रीणि दिनानि दुर्गा त्रीणि दिनानि लक्ष्मी इति भगवत्याः भगवती इत्युक्ते का शक्ति भवतः अन्तरङ्गे विद्यमानशक्तिं ज्ञान क्रिया इच्छा त्रिविधं भवान् पूजां करोतु पूजां करोतु इत्युक्ते साधनां करोतु भवान् विजयदशमी दिने भवान् विजयं प्राप्नोति इत्यर्थः तदेव विजयदशमी अस्माकम् अन्तरङ्गे एव विजयदशमी भवेत् दशमदिने अन्तरङ्गे विद्यमान असुराणां दहनं करणीयं तदर्थम् एतादृशश्लोकपठनं बहु उपयोगाय भवति मम अपेक्षा अस्ति अग्रिमसप्ताहपर्यन्तं भवतां होम्वर्क् अस्ति सर्वेषां ये वेब् द्वारा शृणोति तेषां कृते अपि अद्य बहु जनाः सन्ति त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् जनाः सन्ति इदानीं सर्वेषां होम्वर्क् किम् अस्ति इत्युक्ते चिन्तनं करणीयम् एतस्य श्लोकस्य विषये वृथा वयं श्रुत्वा गच्छामः किमपि प्रयोजनं न किञ्चित् साधनं करोतु कः अर्थः प्रतिपदस्य कः अर्थः तत्र जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव इति प्रथमं कण्ठपाठं करोतु अर् प्रतिपद अर्थं चिन्तयतु अनन्तरं मथनं करोतु मनसि स्थापयित्वा अन्तरङ्गम् अन्तरङ्गे स्थापयित्वा पुनः पुनः चिन्तयतु न्यूनातिन्यूनम् अन्यपरदूषणं न चिन्तयति किल अन्य किमर्थं मनः अन्यत्र नयति एतत् विषये चिन्तयतु भवतः एव महान् आनन्दः भवति तस्य अर्थः अहं यस्मिन् दिने पाठयामि अहं तस्मिन् विषये प्रातःकालतः आरभ्य अहं श्लोकं स्वीकृत्य चिन्तयामि तस्मिन् दिने दिने मम महान् आनन्दः इत्युक्ते अन्यत् किमपि न अन्य बहूनि कार्याणि अस्माकं मनः न भवति एतस्मिन् कार्ये मनः रमते एव अस्माकम् आनन्दः भवति तस्मात् एकसप्ताहपर्यन्तं तादृशरीत्या किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः वयं सर्वे अपि समानसोपानेषु अग्रे गन्तुं शक्नुमः इति उक्त्वा अद्य वयं स्थगयामः एकवारं शान्तिमन्त्रमुक्त्वा एकवारं श्लोकं पठामः यसि चेत् कर्मणस्ते जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मम तत् किं कर्मणि घोरेमाम् नियोजयसि केशव नियोजयसि केशव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शुभरात्रि